ສະບາຍດີ ລາຍການແມ່ຕູ້ເລົ່າ ໂດຍແມ່ຕູ້ສົນດາລາ ມາອີກແລ້ວ ມາພົບພໍ້ກັນຢູ່ທີ່ຊ່ອງຂອງລາວ X ເນາະ ກັບລາຍການເຮົາມື້ນີ້ ຖືວ່າເປັນ EP ທີ 5 ທີ່ເຮົາມາພົບພໍ້ກັນ ແລະ ກໍເປັນ EP ທີ 3 ສຳລັບເລື່ອງອີ່ບູອີ່ພັນ ເປັນຈັ່ ງໃດກັນແດ່ສຳລັບນິທານອີ່ບູອີ່ພັນ ທີ່ເປັນນິທານພື້ນເມືອງລາວ ເລົ່າຂານກັນມາຍາວນານເລີຍ ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າເລົ່າກັນມາຈັກຮ້ອຍປີແລ້ວລະເນາະ ແຕ່ກໍໄດ້ຮູ້ມາວ່າມີການເລົ່າກັນຫຼາຍຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງ ລາວ ເປັນນິທານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມກັນໄດ໋ ແຕ່ວ່າສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຄົນຜູ້ທີ່ເລົ່າເປັນຫັ້ນນະ ກະຈະລາລັບຈາກໂລກນີ້ໄປໝົດແລ້ວລະ ເຫຼືອແຕ່ຕົນເອງ ກະບໍ່ແນ່ໃຈວ່າມື້ໃດສະໝອງ ຫຼື ຄວາມຊົງຈຳ ກ່ຽວກັບນິທ ານເລື່ອງນີ້ມັນຈະເສື່ອມໄປຕາມສັງຂານຫັ້ນແຫຼະເນາະ ທ່ານຜູ້ຟັງເນາະ ເອົາລະ ບໍ່ເປັນການເສຍເວລາ ເຮົາມາເຂົ້າສູ່ນິທານອີ່ບູອີ່ພັນ ໃນບັ້ນທີ 3 ເຊິ່ງບັ້ນນີ້ຈະໃສ່ຊື່ບັ້ນວ່າ ຜີຍ່າງາມສູ່ສຸຄະຕິ ແຕ່ວ່າກ່ອນ ທີ່ຜີຍ່າງາມຈະໄປສູ່ສຸຄະຕິນັ້ນ ຂໍ ເວົ້າຄືນໃຫ້ກັບຜູ້ຟັງທີ່ບໍ່ໄດ້ຟັງຕອນທີສອງ ເພື່ອວ່າຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງລາວ ຈະໄດ້ປະຕິດປະຕໍ່ເລື່ອງລາວຖືກເນາະ ຄືຕອນທີສອງ ທີ່ຊື່ຕອນວ່າ ກັບຄືນສູ່ອ້ອມກອດແມ່ ຕອນ ນີ້ ທັງອີ່ພັນ ແລະ ຜີຍ່າງາມ ຕ່າງກໍມີຄວາມສົງໄສວ່າ ເອ໊ ຜີຍ່າງາມນີ້ແມ່ນແມ່ກູບໍ ທັງຜີຍ່າງາມກໍ ເອ໊ ອີ່ນ້ອຍໆນີ້ມັນແມ່ນລູກກູບໍ ຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າໃນໃຈຂອງທັງສອງຄົນຫັ້ນນະ ກະຕ່າງທີ່ແບບວ່າ ຢາກຈະໃຫ້ເປັນລູກ ຢາກຈະໃຫ້ເປັນແມ່ເນາະ ເພາະວ່າເວລາທີ່ອີ່ພັນມັນໄດ້ບີ້ຜົມ ຫາເຫົາ ຫາເຫັບ ຫາເມັນ ໃຫ້ກັບຜີຍ່າງາມ ມັນກໍເກີດຄວາມສົງໄສຕະຫຼອດໆວ່າ ເອ໊ ຜົມນີ້ຄືຜົມແມ່ກູແທ້ ເອ໊ ທ່າທາງນີ້ຄືທ່າທາງແມ່ກູແທ້ ເອ໊ ສຽ ງປາກນີ້ຄືສຽງແມ່ກູແທ້ ແລະ ກໍຈົນວ່າພີ້ໄປຈົນເຫັນ ໜ້າຜາກທີ່ມີຮອຍຂວານສັບ ອີ່ພັນມັນກະເກັບຄວາມສົງໄສໄວ້ບໍ່ໄດ້ ມັນກໍເລີຍຖາມ ຖາມຫຼາຍເທື່ອຕໍ່ຫຼາຍທີ ຜີຍ່າງາມກໍບ່າຍບ່ຽງຕະຫຼອດ ກໍຍ້ອນວ່າຜີຍ່າງ າມຫັ້ນ ລາວກໍສົງໄສຄືກັນວ່າ ມັນຊິແມ່ນອີ່ພັນລູກກູບໍເນາະ ເອ໊ ສຽງນີ້ກໍຄືສຽງລູກກູແທ້ ໃນຫົວໃຈຜູ້ເປັນແມ່ຫັ້ນນະ ຢາກຈະກອດລູກໃຈຊິຂາດ ເພາະວ່າ ຕອນທີ່ວ່າໜີຈາກລູກມາບໍ່ໄດ້ຄອບໄດ້ເລົ່າ ເຖິງວ່າຈະ ຕາຍເປັນຜີແລ້ວ ດວງວິນຍານຂອງຜີຍ່າງາມກໍຍັງຄົງຫ່ວງຫາ ຫ່ວງໃຍລູກ ຄິດຮອດລູກຢູ່ຕະຫຼອດ ແຕ່ເມື່ອພົບພໍ້ລູກແລ້ວຊ້ຳພັດບໍ່ກ້າສະແດງຕົວເອງ ເພາະວ່າຕອນນີ້ຕົວເອງກາຍເປັນຜີສາດຮ້າຍ ເປັນຜີຍ່ າງາມເຝົ້າປ່າ ໜ້າລັງກຽດທີ່ສຸດເລີຍ ຄັນຫາກວ່າຕົນເອງສະແດງໂຕອອກໄປວ່າເປັນແມ່ ກໍຢ້ານວ່າລູກນັ້ນຈະຢ້ານ ຕ່າງຄົນກະຕ່າງຄິດເນາະ ບັດສຸດທ້າຍແລ້ວກໍໃນຄວາມທີ່ຜູກພັນ ໃນຄວາມທີ່ເປັນສາຍໃ ຍຂອງແມ່ຂອງລູກ ມັນກໍເຊື່ອມຫາກັນ ສຸດທ້າຍແລ້ວຜີຍ່າງາມກໍເລີຍໄດ້ເລົ່າເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ທີ່ຕົນເອງນັ້ນເຄີຍປະສົບພົບພໍ້ມາ ວ່າຕອນທີ່ຕົນເອງເປັນຄົນນັ້ນ ກໍໄດ້ມີຜົວມີລູກຢູ່ນຳກັນສອງຄົນ ຫາກິນນຳກັ ນ ເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງມາ ໄປຫາກົບຢູ່ໜອງ ພໍໄດ້ກົບມາ ກໍເຮັດປີ້ງໃຫ້ຜົວກັບລູກກິນ ເນື່ອງຈາກວ່າມີກົບພຽງແຕ່ໂຕດຽວ ຕົນເອງກໍສະຫຼະບໍ່ກິນຊີ້ນກົບນັ້ນ ຍົກໃຫ້ຜົວກັບລູກກິນໝົດເລີຍ ສ່ວນວ່າຕົນເອງນັ້ນກໍເອົ າເຂົ້າໜຽວມາ ນຽງໃສ່ໂຕທີ່ມັນແປດຫີບຫັ້ນ ຄຳວ່າແປດຫີບກໍຄືມັນຕິດຫີບອອກມາຊື່ໆ ຜູ້ເປັນຜົວຟັງແລ້ວເຂົ້າໃຈຜິດ ຄິດວ່າເມຍກິນກົບໝົດແປດຫີບ ກໍເລີຍໃຈຮ້າຍເອົາຂວານສັບໃສ່ໜ້າຜາກຂອງຕົນເອງ ໂ ຕເອງກໍເລີຍໄດ້ອຸ້ມບາດແຜຊັດເຊພະເນຈອນ ເລືອດໄຫຼເລືອດຫຼັ່ງ ທໍລະມານທີ່ສຸດເລີຍ ຈົນມາຕາຍຢູ່ກາງປ່າ ແລ້ວກໍໄດ້ກາຍເປັນຜີຍ່າງາມເຝົ້າປ່າ ເມື່ອໄດ້ເລົ່າເລື່ອງລາວສູ່ອີ່ພັນຟັງ ອີ່ພັນກໍຮູ້ສຶກອີ່ດູສົງ ສານແມ່ຢ່າງແຮງ ແລ້ວກໍບອກວ່າຕົນເອງນີ້ລະ ຄືລູກສາວຫຼ້າຂອງອີ່ແມ່ ລູກສາວທີ່ຊື່ອີ່ພັນ ແລ້ວອີ່ພັນກໍໄດ້ເລົ່າເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ທີ່ຕົນເອງນັ້ນໄດ້ພົບພໍ້ຕະຫຼອດຊີວິດຕອນທີ່ບໍ່ມີແມ່ ຕັ້ງແຕ່ທີ່ແມ່ຈາກໄປ ວ່າພໍ່ກັ ບເອື້ອຍນັ້ນໄດ້ກັ່ນແກ້ງຕົນເອງແບບໃດແດ່ ລູກໄດ້ພົບກັບຄວາມທຸກແບບໃດແດ່ ມັນມີຄຳໜຶ່ງທີ່ຄົນລາວບູຮານເພິ່ນໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ຂາດແມ່ຄືແພແຕກ ແມ່ຈະເປັນຄືຈັ່ງແພທີ່ໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ໃນຄອບຄົວນັ້ນ ລ່ອງລ ອຍໄປຕາມກະແສນ້ຳ ແຕ່ວ່າມື້ໃດທີ່ຂາດແມ່ລະແພແຕກ ຄອບຄົວກໍແຕກສະແຫຼກຂາດ ຊີວິດຂອງອີ່ພັນກໍທຸກທໍລະມານຫຼາຍ ກໍໄດ້ເລົ່າສູ່ແມ່ຟັງ ຈາກນັ້ນສອງແມ່ລູກກໍໂອບກອດກັນດ້ວຍຄວາມຮັກຄວາມຫ່ວງໃ ຍ ຄວາມ ຫ່ວງຫາອາທອນ ຄວາມຄິດຮອດຄິດເຖິງ ສຸດແສນທີ່ຈະຊາບຊຶ້ງໃຈທີ່ໄດ້ກັບຄືນມາຫາອ້ອມກອດຂອງຜູ້ເປັນແມ່ອີກຄັ້ງ ຈາກນັ້ນຜູ້ເປັນແມ່ກໍຄືຜີຍ່າງາມ ລາວກໍໄດ້ມີໂອກາດເຮັດໜ້າທີ່ຂອງແມ່ອີກຄັ້ງ ໜຶ່ງເພື່ອດູແລລູກສາວ ສ່ວນວ່າລູກສາວເອງກໍມີໂອກາດໄດ້ດູແລແມ່ອີກຄັ້ງໜຶ່ງໃນນາມທີ່ເປັນລູກ ໄດ້ທົດແທນບຸນຄຸນແມ່ດ້ວຍການບົວລະບັດພັດດີແມ່ນັ້ນລະ ສ່ວນຜູ້ເປັນແມ່ກໍຫາອາຫານດີໆ ແຊບໆ ມາໃຫ້ລູກ ລ້ຽງດູລູກແບບນັ້ນສູ່ເຊົ້າສູ່ວັນ ຈົນເວລາຜ່ານໄປຫຼາຍປີ ອີ່ພັນກໍໃຫຍ່ກ້າໜ້າບານເປັນສາວສ່ຳນ້ອຍ ແລະ ຜຸດຜ່ອງເປັນຍອງໃຍ ຄວາມງົດງາມຂອງລູກສາວ ແມ່ກໍແຮ່ງເປັນຫ່ວງ ໜຶ່ງຄືຢູ່ໃນປ່ານີ້ ແມ່ນຢູ່ວ່າຜີຍ່ າງາມເປັນຜູ້ທີ່ປົກຄອງ ທັງສັດນ້ອຍໃຫຍ່ທັງຫຼາຍຕ່າງກໍເກງຂາມ ແຕ່ຈະໃຫ້ລູກນັ້ນໄດ້ມາຢູ່ແຕ່ໃນປ່າຕະຫຼອດຊີວິດຄົງຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຄືຄວາມຫວັງອັນສຸດທ້າຍຂອງແມ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຂໍສົ່ງລູກຫັ້ນ ໃຫ້ໄປຢູ່ບ່ ອນທີ່ດີທີ່ສຸດກວ່າທີ່ຢູ່ກັບຕົນເອງ ເວົ້າແລ້ວ ຜີຍ່າງາມກໍໄດ້ເອົາລູກສາວຂອງຕົນເອງ ຄືອີ່ພັນນີ້ຂຶ້ນໄປຢູ່ເທິງຕົ້ນໝາກເດື່ອ ແຄມແມ່ນ້ຳ ເຊິ່ງແມ່ນ້ຳນັ້ນ ບ່ອນນັ້ນ ບ່ອນທີ່ຕົ້ນໝາກເດື່ອສຸກໃຫຍ່ ເປັນໝາກເຕັມຕົ້ນ ນັ້ນ ເປັນທັງຊຸມທາງຂອງຊາວເຮືອ ຊາວປະມົງ ຊາວຄ້າຊາວຂາຍທີ່ເດີນໄຕ່ໄປມາ ແລະ ກໍທັງເປັນທ່າຕັກນ້ຳຂອງຊາວບ້ານຊາວເມືອງ ທີ່ຢູ່ຊຸ່ມກິນເຢັນດ້ວຍຄວາມສະຫງົບຕະຫຼອດມາ ຜີຍ່າງາມໄດ້ພາລູກ ສາວຂຶ້ນໄປຢູ່ເທິງຫັ້ນ ແລ້ວກໍ ໃຫ້ມີເສືອລາຍໂຕໜຶ່ງເຝົ້າຮັກສາໄວ້ ຈາກນັ້ນ ຜີຍ່າງາມກໍໄດ້ເຝົ້າເບິ່ງລູກຢູ່ໄກໆ ຢູ່ຫ່າງໆ ຢ່າງຫ່ວງໆ ຫັ້ນລະ ທ່ານຜູ້ຟັງ ແຜນການທີ່ຜີຍ່າງາມເອົາລູກໄປໄວ້ເທິງຕົ້ນໝາກເດື່ອ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນນັ້ນໄດ້ພົບພໍ້ ກໍຍ້ອນວ່ານາງຢາກໃຫ້ລູກນັ້ນ ໄດ້ມີຊີວິດທີ່ດີກວ່າທີ່ຢູ່ກັບຕົນເອງເນາະ ເພາະຕົນເອງເປັນຜີເດ້ ຈັ່ງໃດກໍຄົງຈະຢູ່ລ້ຽງລູກຕໍ່ໄປບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ພໍຮອດເວລາ ຮອດວາລະ ແລະ ກໍຕ້ອງໄດ້ ໄປເກີດໄປຂານວ່າຊັ້ນຊະ ຈາກນັ້ນເມື່ອມີຄົນທຽວໄປທຽວມາ ຜູ້ໃດກະເວົ້າ ຜູ້ໃດກະວ່າ ໂຈດຂານກັນວ່າໄດ້ເຫັນນາງຟ້ານາງສະຫວັນ ຊ່າງມາງົດງາມແທ້ເດ້ ຢູ່ໃນນ້ຳແຫ່ງນີ້ ຢູ່ເວີ້ງນ້ຳແຫ່ງນີ້ ຈັ່ງແມ່ນຜູ້ງ າມ ຂ່າວນັ້ນໄດ້ໂຈດຂານໄປທົ່ວເລີຍ ທັງໄທບ້ານໃຕ້ໄທບ້ານເໜືອ ຜູ້ທີ່ພາຍເຮືອສັນຈອນໄປມາ ຜູ້ທີ່ຄ້າທີ່ຂາຍ ຜູ້ທີ່ໄປຕັກນ້ຳ ຜູ້ທີ່ໄປຊັກເຄື່ອງ ຜູ້ທີ່ໄປອາບນ້ຳ ສາລະພັດແຫຼະເນາະ ຕ່າງທີ່ໄດ້ໃຊ້ສາຍນ້ຳຫຼໍ່ລ້ຽ ງຊີວິດ ແລ້ວກໍພາກັນເອົາຂ່າວນັ້ນໄປກ່າວຫາພະຍາເມືອງໄດ໋ ຜູ້ເປັນພະຍາເມືອງກໍຄືທ້າວແຂ້ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີເມຍຮຽງຊ້ອນ ເປັນພໍ່ເມືອງແຕ່ບໍ່ມີເມຍຮຽງຊ້ອນເທື່ອ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຊາວບ້ານຊາວເມືອງກໍເ ລີຍເອົາຂ່າວໄປບອກວ່າ ຜູ້ນີ້ນີ້ງາມແຮງ ພົບສາວຜູ້ໜຶ່ງ ສົງໄສຊິເປັນນາງຟ້າ ນາງສະຫວັນປັ້ນແຕ່ງພຸ້ນລະ ເຫັນຜິວພັນຜຸດຜ່ອງເປັນຍອງໄຍ ຮູບຮ່າງໂສພາ ອໍລະຊອນອ້ອນແອ້ນ ຜົມຍາວສວຍງາມແຮງ ງາມ ປານອິນປັ້ນແຕ່ງພຸ້ນລະໄປ ທ່ານຜູ້ຟັງຈິນຕະນາການເອົາໄປໂລດເນາະ ວ່າຄວາມງາມຢູ່ໃນວັນນະຄະດີຂອງລາວຊິຂະໜາດໃດຫັ້ນນະ ຄືມາໂຮມໂຕຢູ່ກັບນາງພັນຜູ້ດຽວນີ້ລະ ວ່າແລ້ວເນາະ ພະຍາເມືອງ ກໍ ອູ້ ພໍແຕ່ໄດ້ຍິນຂ່າວໄດ້ກໍອົດບໍ່ລົນທົນບໍ່ໄດ້ ໂອ໊ຍ ອອກຮ້ອນເນາະ ຢາກໄດ້ເມຍເດ້ ກໍເລີຍອອກມາ ກໍເຫັນເປັນປະຈັກຕາແທ້ວ່າຢູ່ເວີ້ງນ້ຳນັ້ນ ມີຜູ້ສາວງາມແທ້ງາມວ່າ ທ້າວກໍເລີຍສັ່ງໃຫ້ໄພ່ພົນທັງທະຫານ ເ ກນເອົາມາໝົດ ຜູ້ນ້ອຍຜູ້ໜຸ່ມຜູ້ໃຫຍ່ຜູ້ແຜວ ຜູ້ໃດທີ່ວ່າຢາກໄດ້ສິນຈ້າງລາງວັນ ໃຫ້ດຳເອົານາງນີ້ຂຶ້ນມາໃຫ້ຕົນໃຫ້ໄດ້ ໄທບ້ານໄທເມືອງກໍບໍ່ລໍຊ້າ ພາກັນດຳຜຸດດຳໂຜ່ ຈົນວ່າຕາແດງຕາກ່ຳ ຜູ້ລາງຄົນກໍຈົນຊິຕ າຍດິກນ້ຳ ກໍບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ເຫັນນາງ ບໍ່ມີຜູ້ໃດພົບໂຕນາງຢູ່ໃນນ້ຳນັ້ນເລີຍ ຈົນວ່ານາງພັນລາວກໍອີ່ດູສົງສານໄທບ້ານໄທເມືອງເນາະ ໂອ້ຍເນາະ ຄືພາກັນເຮັດຈັ່ງຊີ້ເດ ແຕ່ນາງກະຍັງຄົງເກັບໂຕຢູ່ເທິງຫັ້ນ ແ ລະກໍຕັ້ງຈິດອະທິຖານໄດ້ວ່າ ເອີ ຄັນຫາກວ່າ ທ້າວແຂ້ນີ້ນະ ລາວຮັກລາວແທ້ ລາວມີໃຈປາດຖະໜາຕໍ່ນາງແທ້ຫັ້ນນະ ກໍຂໍໃຫ້ທ້າວແຂ້ເປັນຄົນດຳເອົານາງເອງ ເພາະວ່າສິມາໃຫ້ຄົນອື່ນລຳບາກເພື່ອນາງນີ້ ນ າງກໍຄືສິບໍ່ຍອມ ວ່າທ້າວນີ້ຕ້ອງບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຈິງໃຈ ທ້າວນີ້ກໍຄົງຈະບໍ່ມີຄວາມອົດທົນພໍ ຊີ້ຫັ້ນນະ ໃນທີ່ສຸດເນາະ ດ້ວຍຄວາມຮັກອັນ ຮຸ່ມຮ້ອນໃນຫົວໃຈຂອງໄວໜຸ່ມເດ້ ອ້າຍແຂ້ກະອົດບໍ່ໄດ້ ກະດຳນ້ຳລົງໄປຊອກ ຫາ ໄທບ້ານໄທເມືອງກະຈົນກັບເມືອໝົດລະ ອືມ ຊຸມທະຫານຊຸມອາມາດກະບອກວ່າຂໍໃຫ້ເມືອຊະ ຈັ່ງໃດກະບໍ່ໄດ້ແລ້ວລະ ມັນຄືສິບໍ່ມີແລ້ວລະ ນາງຄືສິບໍ່ຢາກມາຢູ່ນຳ ຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ແໜ່ນະເນາະ ນາງຄືສິບໍ່ຮັກບໍ່ ແພງຫັ້ນລະ ຄັນຫາກ ນາງມີໂຕຕົນແທ້ກະຄືສິເຫັນແລ້ວລະປ່ານນີ້ ອາດຈະເປັນພຽງແຕ່ພາບລວງຕາ ອາດຈະເປັນຜີເປັນສາງທີ່ມາເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຫັນພາບຫຼອນແບບນີ້ ຊີ້ນະ ຕ່າງຄົນກະບອກວ່າໃຫ້ເມືອ ໃຫ້ເມືອ ແຕ່ທ້າວແຂ້ຈັ່ງໃດກະບໍ່ເມືອ ຊອກດຳຫານາງຢູ່ຫັ້ນລະ ຈົນວ່າເມື່ອຍ ເມື່ອຍສິຕາຍລະ ນາງພັນກະຈຶ່ງຄ່ອຍເຫັນໃຈ ແລ້ວກໍໄດ້ປິດໝາກເດື່ອໜ່ວຍສຸກໆຢູ່ເທິງຕົ້ນຫັ້ນດຶກລົງໄປໃນນ້ຳຕ້າມບາດໜຶ່ງ ແໜ ບາດນີ້ໝົດທຸກຄົນ ໄທບ້ານໄທເມືອງ ຮວມເຖິງທ້າວແຂ້ກໍແຫງນໜ້າຂຶ້ນໄປເບິ່ງເທິງທິດທາງທີ່ໝາກເດື່ອຫຼົ່ນລົງມາ ປາກົດເຫັນວ່າມີຜູ້ສາວງາມຢູ່ເທິງຕົ້ນໝາກເດື່ອພຸ້ນ ໂອ້ ພໍແຕ່ວ່າສອງຄົນໄດ້ພົບກັນ ກໍຕົກຂຸ ມຮັກກັນທັນທີໂລດເດ້ ກາມມະເທບແຜງສອນ ຫຼືວ່າສອນຂອງນາລາຍເນາະ ພໍແຕ່ສອງຄົນເພິ່ນໄດ້ປະສານສາຍຕາກັນປັບ ເພິ່ນກໍຕົກຂຸມຮັກກັນປິ້ງປັ້ງທັນທີໂລດ ພະນາລາຍແຜງສອນ ທັນທີເລີຍໂລດເນາະ ເຮັດຈັ່ງໃດບາດນີ້ ສິລົງມາໄດ້ຈັ່ງໃດນາງພັນ ມີເສືອລາຍເຝົ້າຢູ່ ໂອ ຢ່າລືມເດ້ຂອດນີ້ເນາະ ບາດນີ້ຜີຍ່າງາມລາວກໍເຫັນແລ້ວວ່າ ເອີ ລູກຄືສິໄດ້ພໍ້ຄູ່ທີ່ດີແລ້ວລະເນາະ ລູກມັນກະເລືອກທີ່ຈະປິດໝາກເດື່ອດຶກ ລົງໄປໃຫ້ເຂົາແລ້ວ ເພາະວ່າທີ່ຜ່ານມາມັນກະບໍ່ໄດ້ແມ່ນມີແຕ່ທ້າວແຂ້ທີ່ມາດຳຜຸດດຳວ່າຍແບບນີ້ ເພື່ອຈະເອົານາງເດ້ ແລະ ຜີຍ່າງາມກໍເຝົ້າສັງເກດເຫັນແລ້ວເນາະ ກະເລີຍວ່າເອີ ເອີ້ນເອົາເສືອລາຍ ນັ້ນອອກໄປ ໂດຍທີ່ໃຫ້ທ້າວແຂ້ເຮັດຄຳໝັ້ນສັນຍາໄດ້ວ່າສິດູແລຮັກສາລູກສາວຂອງຕົນເອງ ສິເອົາແຕ່ງເປັນລູກເປັນເມຍໃຫ້ກຽດ ເບິ່ງແຍງກັນຈົນເທົ່າຊີວາ ທ້າວແຂ້ກໍຮັບປາກກັບຜີຍ່າງາມເປັນຢ່າງດີ ຜີ ປ່າຜີເຂົາ ໄທບ້ານໄທເມືອງເປັນສັກຂີພິຍານໃນການຕົບປາກຮັບຄຳຂອງແຂ້ ແລ້ວແມ່ຜີຍ່າງາມກະຈຶ່ງຄ່ອຍຍອມໃຫ້ ທ້າວແຂ ແລະ ໄທບ້ານໄທເມືອງນັ້ນ ອັນເຊີນເອົາລູກສາວຂອງຕົນເອງເຂົ້າໄປໃນເມື ອງ ເພື່ອອະພິເສກສົມລົດໃຫ້ເປັນພະຍາເມືອງຄູ່ກັນກັບທ້າວແຂ ສ່ວນວ່າຜີຍ່າງາມ ເມື່ອລາວໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ສຸດທ້າຍຂອງຄວາມເປັນແມ່ ຄືສົ່ງລູກສາວໃຫ້ໄປຮອດຝັ່ງຝັນ ໃຫ້ເປັນຝັ່ງເປັນຝາ ໃຫ້ມີຄວາມ ສຸກກາຍສະບາຍໃຈແລ້ວ ນາງກໍຖືວ່າໝົດຫ່ວງ ແລ້ວຮ່າງຄີງອັນຫຍາບຊ້າ ອັນຂີ້ເຫຼ່ຂີ້ຮ້າຍ ເປັນຄືຈັ່ງປີສາດ ກໍກັບກາຍມາເປັນຮ່າງຄີງມະນຸດມະນາທີ່ງົດງາມ ແຕ່ງອົງຊົງເຄື່ອງຜຸດຜ່ອງ ແລ້ວກໍດວງວິນຍານ ຂອງນາງນັ້ນກໍລອຍຂຶ້ນສູ່ສຸຄະຕິ ຄືໝົດຫ່ວງນັ້ນເອງ ບາບກຳທັງຫຼາຍທີ່ເຄີຍມີມາ ເຄີຍຈອງກຳຈອງເວນມາ ນາງກະໄດ້ອະໂຫສິກຳ ແລ້ວກໍຂຶ້ນໄປສູ່ສວງສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ ໄປສູ່ພົບພູມທີ່ດີກວ່າ ເບິ່ງຄ້າຍໆວ່າ ກ ານເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ຂອງນາງພັນທີ່ໄປມີຄູ່ສົມລົດທີ່ດີ ມັນຈະເປັນບັ້ນທ້າຍທີ່ຈົບແບບນີ້ແທ້ບໍ່ ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ຫຼືວ່ານີ້ຄືພຽງແຕ່ເປັນການເລີ່ມຕົ້ນຊື່ໆ ນາງຈະສຸກໄປຕະຫຼອດ ຫຼືຈະມີທຸກອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຫຼືຈະມີວິບ າກກຳອັນໃດ ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມໃນຕອນຕໍ່ໄປແລ້ວ ທ່ານຜູ້ຟັງ